ທ່ານຕົກລ້າຕົກການຍ້ອນຫຼ້າຫຼັງໃນດ້ານຊ່ຽວຊານ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ບໍ່? ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີເຜີຍແຜ່ໂຄງການ Job Trainer ການຝຶກຝົນອາຊີບ ອອກມາແລ້ວ ເພື່ອຊູຊ່ວຍຟື້ນຟູຄວາມຊຳນິຊຳນານຂອງອາຊີບຕ່າງໆໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຈຳນວນຄົນວ່າງງານໃນປະເທດອົດສ ະຕຣາເລຍມີເຖິງຂັ້ນສູງສຸດແລ້ວ ຄືມີຄົນຫຼາຍເຖິງ 800,000 ຄົນແລ້ວທີ່ຕົກວຽກຕົກການ ຕໍ່ແຕ່ໂຄວິດ-19 ບິນມາຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ບຸກລຸກປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ທົ່ວໂລກນີ້ ບາງຜູ້ບາງ ຄົນຮຽກວ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ເປັນພະຍາດຂອງພັກຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນສ້າງຂຶ້ນມາ ຫຼື ຂອງພັກຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ Scott Morrison ເວົ້າວ່ າ ເບ້ຍຄ້ຳຈູນລາຍໄດ້ຈະມີຢູ່ຕໍ່ໄປ ແຕ່ເງິນນັ້ນແມ່ນສຳລັບພຽງແຕ່ຄົນທີ່ຕ້ອງການມັນທີ່ສຸດ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍມີເບ້ຍ Job Keeper ແລະ Job Seeker ໄວ້ບໍລິການແກ່ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຕາມກົດເກນ Scott Morrison ໃນວັນພ ະຫັດທີ 16 ກໍລະກະດາ 2020 ແລ້ວນີ້ ບົ່ງວາງພື້ນຖານສຳລັບອົດສະຕຣາເລຍຈະຟື້ນດີຄືນໃນດ້ານເສດຖະກິດຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ ເສດຖະກິດອົດສະຕຣາເລຍຕໍ່ສູ້ຄືນ ວຽກເຮັດງານທຳຂອງຄົນໃນປະເທດອົດ ສະຕຣາເລຍຂຶ້ນກັບການຕໍ່ສູ້ນັ້ນ ລາຍໄດ້ຂອງຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຂຶ້ນກັບການຕໍ່ສູ້ນັ້ນ ແລະ ພວກທ່ານກຳລັງກະທຳການຕໍ່ສູ້ນັ້ນຢູ່ ວຽກເຮັດງານທຳໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເຖິງ 69,000 ວຽກງານ ຫາຍໄປໝົດໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2020 ແລ້ວນີ້ ຈຳນວນຄົນວ່າງງານໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທະວີຂຶ້ນຈາກ 7.1 ເປີເຊັນ ໄປເປັນ 7.4 ເປີເຊັນແລ້ວ ແລະ ກໍຖືກມອງເຫັນວ່າຈະທະວີສູງຂຶ້ນຫຼາຍຢູ່ Brendan O'Connor ໂຄສົກວຽກເຮັດ ງານທຳຂອງພັກ Labor ອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ຈະມີຂ່າວອັນບໍ່ລັກບໍ່ດີອອກມາອີກຢູ່ ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດອົດສະຕຣາເລຍ ໂຕເລກຄົນວ່າງງານໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈະທະວີສູງຂຶ້ນມາກມາຍເປັນປະຫ ວັດການໃນໄລຍະອັນໃກ້ໆນີ້ ຍ້ອນການ lockdown ໃນລັດ Victoria 6 ສັບປະດາ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ແຕ່ສຳລັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນຂ່າວອັນບໍ່ລັກບໍ່ດີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທຸກແນວ ທ່ານເວົ້າວ່າ ໂດຍຊ້າ ໆ ວຽກທີ່ສູນເສຍໄປຖືກເຮັດໃຫ້ມີຄືນໃໝ່ Scott Morrison ກໍເຜີຍແຜ່ໂຄງການອັນຫຼ້າສຸດຂອງພວກທ່ານ ຄືໂຄງການ Job Trainer ເພີ່ມກັບໂຄງການ Job Keeper ແລະ Job Seeker ໂຄງການ Job Trainer ຈະຝຶກຝົນນັກຮຽນນັກສຶກສາ 340,000 ຄົນ ທີ່ຈະອອກມາຈາກກ ານສຶກສາ ແລະ ຄົນວ່າງງານ Jim Chalmers ໂຄສົກການຄັງຂອງພັກ Labor ອົດສະຕຣາເລຍ ກະທັ່ງທີ່ມີໂຄງການໃໝ່ຄື Job Trainer ທ່ານບອກເຕືອນວ່າ Job Keeper ຂາດເຂີນລາຍລະອຽດ ທ່ານເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຕ້ອງເຮັດ ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອກອບກູ້ປະເທດຊາດໃນຍາມທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນແບບນີ້ມາກ່ອນ ທ່ານເອີ່ຍວ່າ ໂດຍບໍ່ມີແຜນການຊົດຊ່ວຍວຽກເຮັດງານທຳໄວ້ໃນຍາມເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳຄຸງພື້ນ ຫຼື ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃໝ່ຂຶ້ນ ມັນຈະເປັນການຟື້ນດີຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳເພື່ອຈະເຮັດຈະກະທຳ ວ່າຊັ້ນ